ຂໍຈະເລີນພອນເນາະ ອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ຟັງທາງບ້ານເນາະ ມື້ນີ້ກໍມາພົບກັນອີກວາລະໜຶ່ງ ອາດຕະມາພາບ ພະອາຈານໜຸ່ມເພັງ ພັນທະສາໂລ ຈາກວັດປ່າອາຣັນວິຈິດທຳມາຣາມ ນາທົ່ມ ເອີ ມາຈັດລາຍກາ ນຢ່າງຜູ້ດຽວນະ ເນື່ອງຈາກວ່າ ອາ ຄູບາອາຈານນັ່ນ ເພິ່ນກະຕິດພາລະໜ້າທີ່ນະ ວັນນີ້ກໍມາພົບອອກຕົນຍາດໂຍມອີກວາລະໜຶ່ງ ກໍຈະໄດ້ນຳເອົາຫຼັກທຳຄຳສັ່ງສອນຂອງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ມາຕ້ອນມາຝາກອອກຕົນຍາດໂຍມໃນເວລາຍາມເຊົ້າ ເຮົາເອີ້ນວ່າ ທຳມະກ່ອນຟ້າແຈ້ງ ຫຼື ທຳມະກ່ອນຈະໄປ ເຮັດງານເຮັດການ ຫຼື ໄປທຳທຸລະໜ້າທີ່ຂອງອອກຕົນຍາດໂຍມ ຜູ້ຟັງທາງບ້ານກໍເປີດວິທະຍຸຟັ ງທຳມະລາຍການນີ້ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳເອົາຫຼັກທຳຄຳສອນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຕົນເອງ ທຳມະກ່ອນຟ້າສະຫວ່າງນີ້ ອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ເພິ່ນຊົງປຽບວ່າ ພະຈັນໃຫ້ແສງສະຫວ່າງໃນຍາ ມກາງຄືນ ພະອາທິດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງໃນຍາມກາງວັນ ພະລາຊາມີຍົດ ຫຼືວ່າໜ້າເກງຂາມໃນເວລາຊົງເຄື່ອງ ຊ້າງສານໜ້າເກງຂາມໃນເວລາອອກສະໜາມລົບ ແຕ່ວ່າຫຼັກທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດພະ ສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້ານີ້ ຖ້າຜູ້ໃດປະພຶດປະຕິບັດດີປະຕິບັດຊອບສຳລັບຕົນເອງແລ້ວ ແມ່ນແຈ້ງສະຫວ່າງ ແມ່ນແຈ້ງສະຫວ່າງທັງກາງວັນ ແລະ ກາງຄືນ ຫຼື ຜູ້ໃດປະພຶດປະຕິບັດດີແລ້ວ ຍ່ອມເປັນໜ້າເກງຂາມ ໜ້ າຢ້ານກົວ ທັງກາງວັນ ແລະ ກາງຄືນ ຈະ ເປັນພິເສດກວ່າພະອາທິດ ຫຼື ພະຈັນ ພະຈັນນີ້ຈະໃຫ້ແສງສະຫວ່າງສະເພາະແຕ່ກາງຄືນເທົ່ານັ້ນ ພະອາທິດກໍໃຫ້ແສງສະຫວ່າງແຕ່ກາງວັນເທົ່ານັ້ນ ພະລາຊາກະມີໜ້ າເກງຂາມຢ້ານກົວໃນເວລາຊົງເຄື່ອງ ຫຼືວ່າແຕ່ງເຄື່ອງເຕັມຍົດເທົ່ານັ້ນ ຊ້າງສານກະເວລາເຮັດໜ້າເກງຂາມ ຫຼືວ່າຮ້າຍກາດໃນເວລາທີ່ອອກສະໜາມລົບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າຫຼັກທຳຄຳສັ່ງສອນຂອງພະພຸດ ທະເຈົ້ານີ້ ຜູ້ໃດປະຕິບັດດີປະຕິບັດຊອບ ແມ້ແຕ່ມະນຸດ ແລະ ເທວະດາ ກໍໜ້າເກງຂາມທັງກາງວັນ ແລະ ກາງຄືນ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດເວລາ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດວ່າກາງວັນ ແລະ ກາງຄືນ ຄືມີອັນ ອຳນາດ ແລະ ມີ ຜົນດີ ເອີ້ນວ່າບຸນ ບຸນວາດສະໜາ ທັງກາງວັນ ແລະ ກາງຄືນເທົ່ານັ້ນ ອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ ຜູ້ໃດກໍດີນີ້ ໃຝ່ສິນ ໃຝ່ທານ ໃຝ່ພາວະນາ ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຈະມີບຸນສົມພານ ຫຼື ມີຄວາມເກງຂາມ ເທວະດາຍ່ອມປົກປັກຮັກສາທັ ງກາງວັນ ແລະ ກາງຄືນຢູ່ຕະຫຼອດ ແມ້ຈະອອກໄປໃສມາໃສກໍແລ້ວແຕ່ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນທີ່ສັກກາລະບູຊາຂອງຄົນ ແລະ ເທວະດາ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທັງກາງວັນ ແລະ ກາງຄືນ ຕະຫຼອດການການເວລ າ ອັນນີ້ຄືຫຼັກທຳຄຳສອນຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຜູ້ຈະມີຫຼັກທຳຄຳສອນຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ດີນັ້ນ ກໍຕ້ອງອາໄສການສຶກສາ ແລະ ການປະຕິບັດມາເລື້ອຍໆ ຈາກວັນນີ້ເປັນຜູ້ປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕົ້ນ ເລື້ອຍໆໄປ ຈົ ນຊຳນິຊຳນານແລ້ວກໍເຂົ້າໄປສູ່ການປະຕິບັດໃນຂັ້ນກາງ ເມື່ອປະຕິບັດໃນຂັ້ນກາງເລື້ອຍໆໄປ ກໍເຂົ້າໄປສູ່ການປະຕິບັດໃນຂັ້ນສູງສຸດ ຂັ້ນສູງສຸດ ແຕ່ສຳລັບການປະຕິບັດຂອງຄາລະວາດຍາດໂຍມ ອອກຕົນ ຍາດໂຍມຜູ້ຟັງທາງບ້ານ ຫຼື ພໍ່ອອກແມ່ອອກນີ້ ໃນຫຼັກພຸດທະສາສະໜາ ພຣະພຸດທະເຈົ້າແຍກໄວ້ເລີຍວ່າ ໜ້າທີ່ຂອງອຸບາສົກອຸບາສິກາກໍຄື ເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກໃຫ້ທານ ແລະ ກະຮັກສາສິນ ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາ ອາ ທິດກ່ອນນັ້ນ ອາຕະມາໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຄຸນສົມບັດຂອງອຸບາສົກອຸບາສິກາ ຄືອັນນ່າ ຈະຕ້ອງເຮັດຈັ່ງໃດກັບພະພຸດທະສາສະໜາ ແຕ່ວ່າມື້ນີ້ຈະເວົ້າເຖິງກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ ຫຼື ໜ້າທີ່ ພາລະໜ້າທີ່ທີ່ອອກຕົນຍາດໂຍມຈະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ທຳ ທີ່ເກີດມາເປັນມະນຸດນີ້ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຄືເອີ້ນໜ້າທີ່ຂອງອຸບາສົກອຸບາສິກາ ມີສາມຢ່າງ ຄືເບື້ອງຕົ້ນຄືກໍໃຫ້ທານທີ່ວ່າມາ ໃນທ່າມກາງກໍຮັກສາສິນ ໃນທີ່ສຸດຈະເລີນເມດຕາພາວະ ນາ ການໃຫ້ທານນີ້ຄືເປັນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍກຳລັງຈະຝຶກເຂົ້າໄປສູ່ໃນຫຼັກພຸດທະສາສະໜາ ກະຕ້ອງຝຶກເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ທານ ການໃຫ້ທານໝາຍເຖິງການສະຫຼະວັດຖຸສິ່ງຂອງຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ອື່ນ ຄືລົດລະຄວາມຕະໜີ່ໜຽວແໜ້ນ ຈາກຈິດຈາກໃຈຕົວເອງອອກໄປເພື່ອຜູ້ອື່ນ ເພື່ອສັງຄົມ ເພື່ອປະເທດຊາດ ການໃຫ້ທານນີ້ກໍຄືຈະຈັດເປັນປະເພດ ປະເພດອັນໜຶ່ງເອີ້ນວ່າອາມິດສະທານ ປະເພດທີສອງ ເອີ້ນວ່າທຳມະທານ ອາມິດສະທານນັ້ນກະໝາຍເຖິງເຂົ້ານ້ຳ ໂພຊະນະອາຫານ ທີ່ຢູ່ທີ່ອາໄສ ຢາຮັກສາໂລກ ອັນນີ້ຄືການໃຫ້ທານ ການໃຫ້ທານນັ້ນ ຈະໃຫ້ທານແກ່ສະມະນະພະສົງກໍມີອານິສົງເຊັ່ນກັນ ຈະໃຫ້ ທານແກ່ຄົນອະນາຖາທຸກໄຮ້ກໍມີອານິສົງເຊັ່ນກັນ ຈະໃຫ້ທານແກ່ຄົນເກີດໄຟໄໝ້ ນ້ຳຖ້ວມກໍມີອານິສົງເຊັ່ນກັນ ຫຼື ຈະໃຫ້ທານແກ່ສັງຄົມ ຄືປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ຈະເປັນການອະນຸເຄາະແກ່ຄົນ ພິກົນພິການ ກະໄດ້ບຸນກັນ ຈະອະນຸເຄາະແກ່ ອ່າ ສັງຄົມ ເຊັ່ນວ່າ ອ່າ ເຮັດບ່ອນພັກບ່ອນເຊົາໃຫ້ແກ່ປ້າຍລົດເມບໍ ຫຼືວ່າທາງສາມແຍກສີ່ແຍກ ອ່າ ເຮັດເປັນເຮັດສາລາໃສ່ ແລ້ວກະມີສະນ້ຳ ມີດອກໄມ້ ມີຫຍັງປູກໄວ້ ເພິ່ນເອີ້ ນວ່າສວນຫຍ່ອມ ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຫຼືວ່າຈະເອົາໂຕະເອົາຕັ່ງໄປໄວ້ໃນສະຖານທີ່ຄົນສັນຈອນໄປມາ ຍ່າງຫຼິ້ນ ແລ້ວກໍນັ່ງພັກຜ່ອນຢ່ອນກາຍ ອັນນີ້ກໍເປັນພະລະອານິສົງໃນການໃຫ້ທານ ບໍ່ໄດ້ສະເພາະເຈ າະຈົງວ່າຈະໄປໃຫ້ທານແຕ່ຢູ່ວັດນະ ຈະໄປໃຫ້ທານຢູ່ໃສກໍເປັນອານິສົງ ຖ້າໃຫ້ທານຢູ່ວັດກໍຍິ່ງໄດ້ບຸນ ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກພຸດທະສາສະໜາ ແຕ່ຖ້າເຮົາໄປໃຫ້ທານຢູ່ວັດ ແຕ່ກັບວ່າໄປຫຼິ້ນການ ພະນັນນັ້ນ ໄປກິນເຫຼົ້າ ກິນຂອງມຶນເມົາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພຸດທະສະຖານຄືວັດ ເປັນບ່ອນເປັນບຸນ ບ່ອນເປັນກຸສົນນີ້ ຈະມີ ອ່າ ບາບຫຼາຍກວ່າບ່ອນອື່ນນະ ເຊັ່ນວ່າ ວັດເປັນສະຖານທີ່ສັກກາລະບູຊາ ເຮົາຊ້ຳພາກັນ ໄປ ອ່າ ຍິງນົກບໍ ຫຼືໄປ ຂ້າສັດຕັດຊີວິດໃນວັດ ອັນນີ້ກໍຈະເປັນ ເປັນບາບຫຼາຍກວ່າທາງນອກນະ ຖ້າເຮົາໄປແລ້ວໄປສ້າງບຸນສ້າງກຸສົນໃນວັດນີ້ກໍເປັນພະລະອານິສົງ ແຕ່ການສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີ ສ້າງບຸນສ້າ ງກຸສົນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງໄປສ້າງຢູ່ວັດຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ສ້າງຢູ່ເຮືອນກໍໄດ້ ສ້າງຢູ່ຫ້ອງລາດຫ້ອງການ ສ້າງຢູ່ໄຮ່ຢູ່ນາ ຢູ່ຮົ້ວຢູ່ສວນ ກະຖືວ່າເປັນພະລະອານິສົງ ເພາະວ່າການສ້າງບຸນ ບຸນຄືການ ໃຫ້ທານ ການໃຫ້ທານນີ້ການເສຍສະຫຼະ ການເສຍສະຫຼະ ເຊັ່ນວ່າ ຢູ່ໄຮ່ຢູ່ນາຂອງເຮົາ ນ້ຳນາຂອງເຮົາ ພໍມີພໍໃຊ້ຢູ່ ເຮົາເສຍສະຫຼະ ເຮົາແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ອັນນັ້ນກໍຄືການໃຫ້ທານ ຫຼືວ່າເຮົາເຫັນຄົນທຸກຍ າກຂາດເຂີນເດີນທາງມາ ບໍ່ມີ ເອີ ໂສ້ງເສື້ອໃສ່ ບໍ່ມີເຂົ້ານ້ຳໂພຊະນາອາຫານກິນ ບໍ່ມີນ້ຳກິນ ແລ້ວເຮົາເປັນຜູ້ມີສັດທາ ເປັນຜູ້ມີ ພໍອະນຸເຄາະໄດ້ເຮົາກໍອະນຸເຄາະໂສ້ງເສື້ອແກ່ເຂົາເຈົ້າ ອະນຸເຄາະເຂົ້ານ້ ຳໂພຊະນາອາຫານ ທີ່ພັກບາງຊົ່ວຄູ່ຊົ່ວຄາວ ອັນນີ້ກະເປັນພະລະອານິສົງ ເປັນບຸນຢ່າງໜຶ່ງໃນການໃຫ້ທານ ນີ້ເອີ້ນວ່າອາມິສະທານ ແຕ່ອາມິສະທານນີ້ມີອານິສົງບໍ່ຫຼາຍເທົ່າກັບທຳມະທານ ທຳມະທານນັ້ນໝ າຍເຖິງເຮົາແນະນຳພ່ຳສອນຫຼັກທຳຄຳສອນ ໃຫ້ໂອວາດ ໃຫ້ທຳມະ ການໃຫ້ທຳມະກໍຄືກັນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍແຕ່ວ່າຄູບາອາຈານຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ ອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ໃຫ້ກະໄດ້ ເຊັ່ນວ່າເຫັນຄົນປະພຶດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີບໍ່ ງາມ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີສິນ ບໍ່ມີທານ ບໍ່ມີພາວະນາ ເຮົາຊັກຊວນອວນຮຽກເຂົາເຈົ້າໄປ ບອກວິທີ ແນະນຳເຂົາເຈົ້າໄປເຂົ້າວັດຟັງທຳ ຈຳສິນພາວະນາ ໃຫ້ທານ ແລ້ວເຂົາເຈົ້ານັ້ນໄດ້ໄປນຳເຮົາ ເອົາ ເທື່ອນີ້ກໍໄປ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເທື່ອໜ້າກໍໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ ເທື່ອໜ້າກໍໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼາຍເທື່ອໄປແລ້ວເຂົາເຈົ້າເກີດຊຳນິຊຳນານ ເກີດຮູ້ບຸນຮູ້ກຸສົນຂຶ້ນມາ ອັນນັ້ນແຫຼະ ເອີ້ນວ່າການໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ເປັນຍອດບຸນໃນການໃຫ້ທານ ອີກ ອັນໜຶ່ງ ສົມມຸດອອກຕົນຍາດໂຍມມີລູກມີຫຼານ ຫຼືມີເພື່ອນສະໜິດມິດສະຫາຍທີ່ປະພຶດຕົນເອງບໍ່ຢູ່ໃນກອບຂອງສິນທຳ ເປັນຄົນຂີ້ລົກຂີ້ລັກມັກຈົກ ເປັນຄົນໂລບໂມໂທສາ ປະພຶດຜິດໃນກາມເລີຍ ຄືສິນຫ້າຈະບໍ່ມີ ແ ຕ່ເຮົາໄປໄປແນະນຳ ໄປໃຫ້ຄຳແນະນຳ ໄປໃຫ້ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຫຼື ຊັກຊວນອວນຮຽກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກທານ ຮູ້ຈັກສິນ ຮູ້ຈັກພາວະນາ ແລ້ວເລີກລະໄດ້ສິ່ງນັ້ນ ອັນນີ້ກໍເປັນຍອດບຸນໃນການໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ຫຼື ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ລູກຫຼານຍາດມິດຂອງເຮົານີ້ເປັນຄົນບໍ່ມີໜ້າທີ່ການງານ ເປັນຄົນບໍ່ຮູ້ເຮັດ ບໍ່ຮູ້ສ້າງ ບໍ່ຮູ້ທຳມາຫາກິນ ມີແຕ່ຫຼິ້ນແຕ່ມ່ວນແຕ່ສະໜຸກສະບາຍຕະຫຼອດ ແຕ່ເຮົາເປັນຜູ້ຮູ້ຫຼັກທຳ ເຮົາໄປຊີ້ແນະປ່ອງທາ ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ອັນນີ້ເປັນທາງລ້ຽງຫາຊີວິດໃນຊາດນີ້ ອັນນີ້ເປັນນາບຸນທີ່ເຮົາຈະ ນຳໄປສູ່ພົບໜ້າຄືສຳປະລາຍະພົບ ແລ້ວເຂົາເຈົ້ານັ້ນເຂົ້າໃຈ ເຮົາຊັກຊວນອວນຮຽກນຳພາໄປໄຫວ້ພະສູດມົນ ໃຫ້ທານ ນັ່ງ ສະມາທິພາວະນາ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈເລີກລະສິ່ງນັ້ນ ກັບມາເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີ ເປັນຜູ້ມີວິຊາອາຊີບໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ ອັນນີ້ຖືວ່າເຮົາເປັນການໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ເປັນຍອດ ຍອດຂອງການໃຫ້ທຳ ຍອດ ຂອງການໃຫ້ທານ ເພາະສະນັ້ນການໃຫ້ທານນີ້ ໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ຈຶ່ງປະເສີດກວ່າການໃຫ້ທານທັງປວງ ເຮົາຈະໃຫ້ເຂົ້ານ້ຳໂພຊະນາອາຫານ ທີ່ຢູ່ທີ່ອາໄສຢ່າງໃດກໍດີມາຕະຫຼອດ ແຕ່ພໍເຮົາໄດ້ໃຫ້ທຳມ ະເປັນທານແກ່ຄົນ ປົດປ່ອຍຄົນທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ເປັນຄົນດີ ອ່າ ແນະນຳພ່ຳສອນຄົນທີ່ລັກມັກຈົກ ຜິດບ້ານຜ່ານເມືອງຕະຫຼອດ ເຮົາໄປແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກສິນຈັກທຳແລ້ວ ເຂົາເລີກລະໃນສິ່ງນັ້ນ ເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີຂອງພໍ່ແມ່ ແ ລະ ຂອງສັງຄົມບ້ານເມືອງ ອັນນັ້ນຖືວ່າເປັນຍອດໃນການໃຫ້ທານ ໃຫ້ທຳມະເປັນທານຈະມີພະລະອານິສົງກວ່າການໃຫ້ທຳມະ ໃຫ້ ອ່າ ອາມິດສະທານ ຈະເປັນຍອດຂອງການໃຫ້ໃຫ້ທານທັງປວງ ເພາະວ່າ ອານິສົງແຫ່ງການໃຫ້ທານນີ້ ຕາມຫຼັກພະພຸດທະສາສະໜາ ພະພຸດທະເຈົ້າຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ ຜູ້ໃດໃຫ້ທານ ຈະເປັນເຂົ້ານ້ຳໂພຊະນາອາຫານ ທີ່ຢູ່ທີ່ອາໄສ ຢາຮັກສາໂລກ ຫຼື ໃຫ້ທຳມະເປັນທານນີ້ ບຸກຄົນນັ້ນເກີດ ໃນຊາດໃດພົບໃດກໍດີ ກໍຈະເປັນຜູ້ມີໂພຄະຊັບອຸດົມສົມບູນ ຮັ່ງມີພູນສຸກໄປດ້ວຍຊັບສົມບັດ ມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມໃນ ອັນນ່າ ເລື່ອງດ້ານຊັບສິນເງິນທອງຕະຫຼອດທຸກພົບທຸກຊາດ ບໍ່ຂາດບໍ່ເກີນ ເພາະອານິ ສົງແຫ່ງການໃຫ້ທານ ແຕ່ຄັນຖ້າເຮົາມີໂພຄະຊັບອຸດົມສົມບູນຮັ່ງມີຕະຫຼອດໄປ ລ່ຳລວຍລົ້ນຟ້າ ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍ່ມີສິນ ຊັບສົມບັດນັ້ນກະອາດຈະ ໝົດໄດ້ ຂາດໄດ້ ຫາຍໄດ້ ອາດຈະຖືກຍຶດ ອາດຈະຖືກຄົນອື່ນເອົາໄປ ໄດ້ ເພາະເຮົາບໍ່ມີສິນ ສິນນີ້ຄືຫຍັງ ສິນຄືການຮັກສາກາຍວາຈາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ສິນຄືຄຸນຄວາມດີ ສິນຄືຮົ້ວປ້ອງກັນອະກຸສົນບາບທັງຫຼາຍ ບໍ່ໃຫ້ມາມໍ່ ບໍ່ໃຫ້ມາໃກ້ ບໍ່ໃຫ້ມາຕິດ ບໍ່ໃຫ້ມາແປດຂອງເຮົາ ເຮົາຈຶ່ງເອີ້ນ ວ່າ ສິນຄືການຮັກສາກາຍວາຈາ ສິນນີ້ຈະເປັນຂໍ້ທີ່ສອງ ສິນນີ້ໝາຍເຖິງຫຍັງ ຖ້າເປັນພໍ່ອອກແມ່ອອກ ຖ້າເປັນຄາລະວາດກໍໝາຍເຖິງສິນຫ້າຂໍ້ທີ່ຈະຄວນຮັກສາ ຈະຄວນປົກປັກຮັກສາໄວ້ ຫ້າຂໍ້ຄືຫຍັງ ໜຶ່ງ ເວັ້ນຈ າກການຂ້າສັດ ສອງ ເວັ້ນຈາກການລັກຊັບ ສາມ ເວັ້ນຈາກການປະພຶດຜິດໃນກາມ ສີ່ ເວັ້ນຈາກການເວົ້າຂີ້ຕົວະຂີ້ລ່າຍ ເວົ້າຄຳຫຍາບ ເວົ້າຄຳເພີ້ເຈີ້ ເວົ້າສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ເວົ້າສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນແກ່ນສານ ຫ້ າ ເວັ້ນຈາກການດື່ມສຸລາເມໄລ ອັນເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມປະໝາດ ຂໍ້ທີ່ໜຶ່ງປານານີ້ສຳຄັນ ແຕ່ອອກຕົນຍາດໂຍມທາງບ້ານນີ້ອາດຈະເຂົ້າໃຈແຕ່ວ່າ ເອີ ສິນຫ້າຂໍ້ທີ່ໜຶ່ງປານາ ບໍ່ໃຫ້ຂ້າສັດ ນະ ເຮົາຈະໄປໝາຍໄ ປເນັ້ນແຕ່ວ່າການຂ້າສັດ ຂ້າເປັດ ຂ້າໄກ່ ຂ້າງົວ ຂ້າຄວາຍ ຂ້າປູ ຂ້າປາ ເຮົາຈະໄປເວັ້ນແຕ່ໂຕນັ້ນ ແຕ່ຖ້າຫຼັກອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້ານີ້ ເລື່ອງປານາຂໍ້ທີ່ໜຶ່ງ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ຂ້າມະນຸດດ້ວຍກັນ ການຂ້າ ມະນຸດກໍມີຢູ່ສອງລັກສະນະ ໜຶ່ງ ຂ້າໂດຍທາງຕົງ ສອງ ຂ້າທາງອ້ອມ ຂ້າທາງຕົງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເອົາມີດເອົາພ້າໄປຟັນລັນແທງກັນ ອັນນີ້ຂ້າທາງຕົງ ເພິ່ນກໍຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ໃຫ້ຢູ່ນຳກັນດ້ວຍສັນຕິໄມຕີ ດ້ວຍຄ ວາມຮັກແພງກັນນະ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍເຊິ່ງກັນແລະກັນນະ ລອງລົງມາຈາກນັ້ນ ລອງຈາກມະນຸດແລ້ວລອງລົງມາຈາກນັ້ນ ກໍຄືແມ່ນສັດເດຍລະສານນະ ຈະເປັນໝູໝາກາໄກ່ຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ກໍຕ້ອງໃຫ້ຄ ວາມເມດຕາ ອະນຸເຄາະນະ ບັດນີ້ ຂ້າທາງຕົງ ຂ້າທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງເຮົາໄປທໍລະມານຈິດໃຈ ໄປບຽດບຽນຂອງເຂົາເຈົ້ານະ ຄືສົມມຸດວ່າຄົນຢູ່ນຳກັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັນ ເຮົາກໍໄປບຽດບຽນຄວາມ ຫ າຄວາມນ້ອຍຫາຄວາມໃຫຍ່ ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີເຮົາກໍຫາເພີ່ມເຕີມໃສ່ເຂົາເຈົ້າ ສິ່ງທີ່ມີແລ້ວກໍຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີກໍຫາ ກໍຫານັ້ນ ບຽດບຽນຈິດໃຈເຂົາເຈົ້າ ໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້ານັ້ນກໍເສົ້າໂສກອາໄລອາວອນ ຕອມ ໃຈຕາຍ ອັນນັ້ນຄືຂ້າທາງອ້ອມ ໂດຍສະເພາະຄືສັງຄົມຊຸວັນນີ້ເນາະ ໜຸ່ມສາວກໍດີ ຫຼື ຄົນມີຄອບມີຄົວກໍດີ ກໍນອກໃຈລູກໃຈຜົວ ນອກໃຈລູກໃຈເມຍ ໄປມີບ່ອນນັ້ນມີບ່ອນນີ້ ມີເຮືອນນັ້ນເຮືອນນີ້ ຮ້ານນັ້ນຮ້ານນີ້ ປະໃ ຫ້ຜົວຢູ່ບ້ານນີ້ ຕອມໃຈ ເສົ້າໃຈ ໂສກໃຈ ໃນທີ່ສຸດຕາຍ ຫຼືວ່າເມຍ ໃນທີ່ສຸດເສົ້າໃຈ ໂສກໃຈ ຄິດຮອດອາໄລອາວອນ ບໍ່ຢາກກິນເຂົ້າກິນນ້ຳ ໃນທີ່ສຸດເກີດໂລຄາພະຍາດ ຕອມໃຈຕາຍ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນການຂ້າ ແ ຕ່ຂ້າທາງອ້ອມ ຫຼືວ່າພໍ່ແມ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ພໍ່ແມ່ເຮົາເຖົ້າແກ່ຊະລາການແລ້ວ ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຜູ້ດຽວ ຫາລູກໄປສິຫຼານສິໄປເບິ່ງໄປແຍງກໍບໍ່ມີ ຄ່ຳມາກໍມາເຮືອນມາເມົາມາ ຫຼືວ່າອາຫານການກິນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃ ຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ ຫຼືວ່າວຽກງານແນວໃດຂອງພໍ່ແມ່ມັກກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມີແຕ່ ເອີ ເຮັດຕຶງຕັງໆ ຫຼື ໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ນີ້ອຸກມົກອຸກໃຈ ໃນທີ່ສຸດເກີດໂລຄາພະຍາດນະ ພໍ່ແມ່ຕອມໃຈຕາຍ ອັນນັ້ນກໍຖືວ່າເປັນການຂ້າ ນະ ຂ້າທາງອ້ອມ ບໍ່ໄດ້ຂ້າທາງຕົງ ແຕ່ວ່າຂ້າທາງອ້ອມ ກໍຖືວ່າເປັນບາບຢ່າງມະຫັນ ຂ້າບິດາມານດາແຮ່ງເປັນບາບໜັກ ອະນັນຕະລິຍະກຳ ກຳ 5 ປະການ ຂ້າບິດາມານດາ ຂ້າພະອໍລະຫັນ ທຳລາຍສົງແຕກແຍ ກກັນ ເຮັດໃຫ້ພະພຸດທະເຈົ້າເລືອດອອກ ນະ ແລ້ວກໍ ເປັນບາບຢ່າງມາກນະ ເພາະສະນັ້ນ ອອກຕົນຍາດໂຍມຈະໄປຄິດແຕ່ວ່າເຮົາຂ້າສັດຕັດຊີວິດ ບໍ່ແມ່ນ ເຮົາຂ້າຈິດຂ້າໃຈ ຄືໜຸ່ມສາວຄືກັນ ມັກຮັກກັນແລ້ວຫຼອ ກລວງກັນ ໃນທີ່ສຸດກະເລີກກັນ ຝ່າຍໜຶ່ງເສຍໃຈແຮງ ກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ໄປຂ້າຕົວເອງຕາຍ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງກໍມີຄວາມສະໜຸກສະໜານ ໄປຫາຜູ້ໃໝ່ ນີ້ກໍຄືການ ຂ້າກັນໂດຍທາງອ້ອມນະ ເປັນບາບ ຜິດສິນຂໍ້ທີ 1 ນະ ນີ້ ການຂ້າສັດຕັດຊີວິດກະ ຖ້າເຮົາເວັ້ນໄດ້ ເຮົາຫຼີກໄດ້ກະຍິ່ງດີ ຂ້າ ອ່າ ສັດສາວາສິ່ງ ຈະເປັນສັດເດຍລະສານທຸກຊະນິດທີ່ເຮົາຂ້າມາຢູ່ມາກິນ ຢູ່ມາກິນຢ້າວເຮືອນຂອງເຮົາ ຫຼືວ່າງານຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ຂ້າມາ ຢູ່ມາແກງມາຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ນະ ຖ້າເຮົາເວັ້ນໄດ້ກໍດີ ຖ້າເຮົາບໍ່ເວັ້ນບໍ່ໄດ້ກໍພະຍາຍາມເລີກລົດລະໃຫ້ມັນນ້ອຍລົງ ຄືວ່າເຮົາຈະ ບາງຄົນກໍວ່າ ໂອ້ຍ ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ມັນຂ້າ ມັນເປັນອາຫານຂອງເຮົາ ເຮົາຂ້ າເທົ່າໃດກໍໄດ້ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ມັນ ອ່າ ເປັນອາຫານຫວານຄາວແກ່ເຮົາ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໄດ້ສັນໄດ້ ໄດ້ກິນ ຖ້າບໍ່ຂ້າເດ ຊິກິນຫຍັງ ພະກໍຊິໄປກິນອີ່ຫຍັງ ກໍເລີຍອ້າງພະມາ ຄວາມຈິງແລ້ວສຳລັບພະເພິ່ນບໍ່ໄດ້ ສຳຄັນ ພໍປານນັ້ນ ຄືອອກຕົນຍາດໂຍມເຮັດບຸນຢູ່ຢ້າວຢູ່ເຮືອນ ຈະເປັນຖວາຍເພນກໍດີນະ ຈະເປັນຖວາຍອາຫານເຊົ້າ ບິນທະບາດກໍດີ ພະສົງອົງເນນເພິ່ນສັນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຫຼາຍ ສັນອາຫານຫວານຄາວຂອງອອກຕົນຍ າດໂຍມ ທີ່ເອົາໄປຖວາຍເປັນພາກໍດີ 7 ຖ້ວຍກໍດີ 9 ຖ້ວຍກໍດີ 11 ຖ້ວຍກໍດີ ເພິ່ນກໍຈະສັນໜ້ອຍດຽວ ເລັກໆນ້ອຍໆ ໃຫ້ສັນພໍໃຫ້ຊີວິດຕັ້ງຢູ່ໄດ້ ຂອງກິນບາງເທື່ອນັ້ນກະຍັງບໍ່ມຸ່ນຊ້ຳນະ ບໍ່ ອັນ ບົກບໍ່ແຫ້ງໄປໃສ ຂອງກິນຍັ ງຄືເກົ່ານະ ເພິ່ນກໍສັນໜ້ອຍດຽວ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ສະນັ້ນ ອອກຕົນຍາດໂຍມຈະຄິດຖວາຍແກ່ ອາຫານຫວານຄາວແກ່ພະເຈົ້າພະສົງໃນຊ່ວງເຊົ້າ ບໍ່ໄດ້ຍາກດອກ ເຂົ້າປຽກຖ້ວຍໜຶ່ງ ເອີ ຫຼືວ່າເຝີຖ້ວຍໜຶ່ງ ເອີ ຖວາຍແກ່ເພິ່ນຕອນອາຫານເຊົ້າ ທໍ່ນີ້ກໍພໍແຮງແລ້ວ ສຳລັບພະເຈົ້າພະສົງ ແຕ່ອອກຕົນຍາດໂຍມ ອາດຕະມາເຄີຍແນະນຳວ່າ ເອີ ການຖວາຍອາຫານເຊົ້າແກ່ພະເຈົ້າພະສົງນີ້ບໍ່ຈຳເປັນເຮັດຫຼາຍກໍໄດ້ ມັນ ໜຶ່ ງມາລຳບາກທັງເຈົ້າພາບເຈົ້າສັດທາ ສອງມາກະສິ້ນເປືອງ ພະສົງອົງເນນກໍສັນບໍ່ຫຼາຍດອກ ມີເຂົ້າປຽກສັກຖ້ວຍໜຶ່ງ ຫຼືວ່າ ເອີ ມີ ອ່າ ຜັກ ຜັກບໍ ຊິວ່າຜັກບົ້ງຜັກຫຍັງໃສ່ກັບເຂົ້າປຽກຫັ້ນ ເອີ 2 3 ຢ່າງ ກັບພະເພິ່ນ ກະສັນ ກໍພໍແລ້ວຕອນເຊົ້າ ອອກຕົນຍາດໂຍມບາງຄົນກໍວ່າ ໂອ້ຍ ເຮັດໜ້ອຍຊິກໍບໍ່ຄື ໜ້າອາຍເພິ່ນ ເອີ ບາງເທື່ອບ້ານໃກ້ບ້ານໄກມາກໍ ໂອ້ຍ ເຮັດອັນນີ້ໃຫ້ຖວາຍແກ່ພະເນາະ ເຮັດຖີ່ເນາະ ຢ້ານເຂົາເຈົ້າຕິຕຽນ ຈັ່ງຊີ້ ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ ເຮົາເຮັດຄວາມເໝາະສົມ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະເຮັດຫຼາຍຂະໜາດໃດ ພະເຈົ້າພະສົງເພິ່ນກະບໍ່ສັນນະ ເຮົາກະເລີຍໄປໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານສັນ ແລ້ວກະໄປອ້າງວ່າການເຮັດບຸນເຮັດກຸສົນ ຈະເປັນການຂ້າສັດຕັດຊີວິດກໍດີ ກໍເພື່ອການໃຫ້ທານ ບໍ່ແມ່ນ ພະເຈົ້າພະສົງເພິ່ນກະບໍ່ສັນຫຼາຍພໍປານນັ້ນນະ ຖ້າເຮົາປ່ຽນໄດ້ ເຮົາເຮັດໄດ້ ເຮົາກະປະຍຸກໃໝ່ກໍໄດ້ ສະນັ້ນ ຄັນຖ້າອອກຕົນຍາດໂຍມລ້ຽງແບບ ນີ້ນະ ອັນເຝີຖ້ວຍໜຶ່ງບໍ ເຂົ້າປຽກຖ້ວຍໜຶ່ງ ເຮົາຈະລ້ຽງພະຫຼາຍໆອົງກໍໄດ້ນະ ລ້ຽງພະຫຼາຍໆອົງ ເຮົາຈະເຫັນໃນອະນາ ອະດີດ ອະດີດເພິ່ນໃຫ້ທານກັນນີ້ ເພິ່ນໃຫ້ທານກັນທີ່ປາສະຈາກການຂ້າສັດຕັດຊີວິດ ບໍ່ ໃຫ້ຜິດສິນ ຄືອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີກໍດີ ນາງວິສາຂາກໍດີ ໃຫ້ທານແກ່ພະເຈົ້າພະສົງມື້ລະ 500 ອົງ ນະ ອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີກະມື້ລະ 500 ອົງ ເພິ່ນຖະຫວາຍແກ່ພະເຈົ້າພະສົງ ຄັນຖ້າມາເຮັດເປັນພາໃຫຍ່ໆຄື ເຮົາຊູ່ມື້ນີ້ ໂອ້ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຈະໃຫ້ທານແກ່ພະເຈົ້າພະສົງຮອດ 5 ອົງ ເປັນໄປ ຫ້າ 500 ອົງ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ນະ ຄືເພິ່ນກະຈະມີເຂົ້າຕົ້ມ ຈະມີເຂົ້າປຽກ ໄປແລ້ວ ພະສົງກະເອົາຊື່ບາດໄປ ບາດແລ້ວກະ ພ ະສົງກະຕັກເອົາໃສ່ບາດ ຫຼືຢ່າງໜຶ່ງກະ ເພິ່ນຖະຫວາຍເປັນຂອງກາງ ແລ້ວກໍຕັກເອົາຕາມອັດທະຍາໄສ ຜູ້ໃດສັນຫຼາຍກໍຕັກເອົາຫຼາຍ ຜູ້ໃດສັນໜ້ອຍກໍຕັກເອົາໜ້ອຍ ອີກອັນໜຶ່ງກໍຄືເຈົ້າພາບເຈົ້າສັດທາເພິ່ນຕັ ກໃຫ້ ຕັກຖະຫວາຍໃສ່ໃນບາດ ແລ້ວກໍອຸ້ມບາດໄປ ແລ້ວກໍໄປສັນຂອງໃຜຂອງລາວ ສັນແລ້ວແລ້ວກໍກັບວັດໃຜວັດລາວ ແນະ ອັນນີ້ເພິ່ນໃຫ້ທານໄດ້ຮອດ 500 ອົງຕໍ່ມື້ ຄັນສິມາຕັ້ງພາໃຫຍ່ໆຄືເຮົານີ້ ບາງຄົນ ເຈົ້າພາ ບກະບໍ່ມີເວລາເຮັດ ກໍເລີຍໄປຊື້ອາຫານຈາກຮ້ານນະ ບາງເທື່ອກະພາລະແສນຫ້າ ບາງເທື່ອພາລະສອງແສນ ບາງເທື່ອກໍສອງແສນຫ້າ ນະ ນີ້ເຮົາໃຫ້ທານແກ່ພະເຈົ້າພະສົງ ພະສົງກໍຈະສັນໜ້ອຍດຽວ ບໍ່ໝົດ ຊ້ຳ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໝົດ ສັນໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ເຮັດເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າປຽກນີ້ຄ່ອນຂ້າງຈະ ຈະໝົດນະ ພະສົງມັນກໍສັນພໍຢູ່ໄດ້ ນີ້ ເຮົາກໍຈະລ້ຽງພະໄດ້ 500 ອົງກະລ້ຽງໄດ້ 200 ອົງກໍລ້ຽງໄດ້ ໄດ້ເຮັດລັກສະນະນີ້ ແລະເຮົາເຮັດເປັນພາໃຫ ຍ່ຄືເຮົານີ້ ໂອ້ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແຕ່ນາງວິສາຂາ ອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີລ້ຽງພະ 500 ອົງໄດ້ ເຮັດຄືເຮົານີ້ກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ນະ ເພາະສະນັ້ນ ການໃຫ້ທານເຮົາຕ້ອງເບິ່ງວ່າອັນໃດມັນເປັນປະໂຫຍດ ອັນໃດເປັນແ ກ່ນສານ ອັນໃດເຮົາໃຫ້ທານໄປແລ້ວພະເພິ່ນຢູ່ເພິ່ນສັນນະ ອັນຂອງງ່າຍໆ ຂອງງ່າຍໆສະບາຍ ຫຼືວ່າເຮັດຕັ້ງໃສ່ໂຕກນະ ສາມສີ່ຫ້າອົງສັນໂຮມກັນກໍໄດ້ ສັນໂຮມກັນກັນກໍໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງເປັນຄົນ ອົງລະພາ ອົງລະ ພາກໍໄດ້ ຫຼືວ່າໂຮມກັນກະໄດ້ນະ ສັນກະບໍ່ໝົດ ອັນນີ້ເຮົາອີງໃສ່ຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ທານ ແລ້ວເຮົາກໍຈະບໍ່ໄດ້ໄປທຳຮ້າຍຊີວິດ ບໍ່ໄດ້ໄປຂ້າສັດຕັດຊີວິດ ສິນຂໍ້ທີສອງກໍຊິບໍ່ຜິດ ອ່າ ສິນຂໍ້ທີໜຶ່ງກໍຊິບໍ່ຜິດ ກໍຄືປາ ນາຕິບາດນະ ນີ້ສຳລັບອອກຕົນຍາດໂຍມ ທີ່ວ່າ ເອີ ການຂ້າສັດຕັດຊີວິດ ແຕ່ການຂ້າສັດຕັດຊີວິດເພິ່ນຈະແຍກມາ ສັດໃດມີຄຸນໜ້ອຍກໍຈະມີຜົນແຫ່ງກຳໜ້ອຍ ສັດໃດນີ້ມີຄຸນຫຼາຍກໍຈະມີຜົນແຫ່ງກຳຫຼາຍນະ ເຮົາໄ ປຂ້າພໍ່ຂ້າແມ່ນີ້ ພໍ່ແມ່ມີຄຸນ ມີບຸນມີຄຸນ ຈະມີຜົນກຳຢ່າງອະເນກອະນັນ ຢ່າງຫານັບບໍ່ໄດ້ນະ ການຂ້າ ຄືວ່າແຫຼະ ບໍ່ແມ່ນຂ້າທາງຕົງ ຂ້າທາງອ້ອມຄືທຳຮ້າຍຈິດໃຈພໍ່ແມ່ ພໍ່ແມ່ບອກຢ່າໄປທ່ຽວໄປຫຼິ້ນເດີ້ ຢ່າໄປມ່ວ ນຫຼາຍເດີ້ ຢູ່ຢ້າວຢູ່ເຮືອນ ຟ້າໃໝ່ປີໃໝ່ຂີ້ຢ້ານລົດຕຳລົດຊົນ ເຮົາຊະໄປຊະ ໄປມ່ວນໄປຊື່ນ ພໍ່ແມ່ກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ຄອງຄອຍຖ້າລູກຢູ່ ໃນທີ່ສຸດນອນກໍບໍ່ຫຼັບ ກິນກໍບໍ່ແຊບ ເກີດໂລຄາພະຍາດຕາຍ ແນະ ອັນນີ້ກໍຖືວ່ າພໍ່ແມ່ ຂ້າ ຂ້າພໍ່ແມ່ທາງອ້ອມ ອ່າ ກໍຖືວ່າບາບຢ່າງມາກ ເພາະສະນັ້ນ ລູກຫຼານກໍຄວນອະນຸເຄາະພໍ່ແມ່ ແລະ ພໍ່ແມ່ເພິ່ນຫ້າມ ແລ້ວກະຄວນຄິດຄິດພິຈາລະນາເຮັດຕາມໃຈຂອງເພິ່ນແດ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນພະລະອາ ນິສົງແກ່ເຮົາ ແລະ ແກ່ພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາຈະໄດ້ມີອາຍຸຍືນຕໍ່ໄປ ນະ ເພາະສະນັ້ນ ອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ຟັງທາງບ້ານ ກັບການຂ້າໃນຂໍ້ທີໜຶ່ງ ຖ້າຈະເວົ້ານີ້ກະຖືວ່າບໍ່ໝົດງ່າຍໆ ນະ ເລື່ອງປານາຕິບາດນີ້ ບໍ່ແມ່ນທຳມ ະດາ ໃນຂໍ້ສອງ ເວັ້ນຈາກການລັກຊັບ ເນາະ ອອກຕົນຍາດໂຍມກໍຮູ້ແລ້ວ ໃນຂໍ້ທີ 3 ເວັ້ນຈາກການປະພຶດຜິດໃນກາມ ໃນຂໍ້ທີ 4 ເວັ້ນຈາກຂີ້ຕົວະ ໃນຂໍ້ທີ 5 ເວັ້ນຈາກການດື່ມສຸລາເມໄລ ເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມປະ ມາດ ເອີ ອອກຕົນຍາດໂຍມກໍຮູ້ ອັນນີ້ຄືສິນ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດມີສິນຄອບງຳໄວ້ ຮັກສາສິນໄດ້ດີ ມີການປະພຶດປະຕິບັດໃນສິນຕະຫຼອດ ນະ ຊັບສົມບັດທີ່ຫາມາໄດ້ນີ້ ກໍຈະຢູ່ຄົງທົນ ກໍຈະເປັນຜູ້ຮັ່ງມີເລື້ອຍໆໄປ ແຕ່ຖ້າເຮົາ ບໍ່ຢູ່ໃນສິນ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຮັ່ງມີຂະໜາດໃດກໍແລ້ວແຕ່ ຈະເປັນຄົນລ່ຳລວຍຂະໜາດໃດກໍແລ້ວແຕ່ ແຕ່ເຮັດຜິດສິນທຳ ຜິດສິນທຳຄືຈັ່ງໃດ ໜຶ່ງ ຄືເປັນຜູ້ໄປໂລບໄປຈານຂອງຜູ້ອື່ນມາເປັນຂອງຕົນເອງ ສອ ງ ໄປຄ້າຂາຍ ຫຼື ໄປສໍ້ໂກງໃນທາງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຊັບສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນກໍສາມາດທີ່ຈະໝົດໄດ້ ສົມມຸດເຮົາໄປໂລບສິ່ງຂອງຜູ້ອື່ນມາເປັນຂອງຕົນເອງ ບາບກຳໃນວັນນັ້ນມັນກໍຈະນຳມານຳມາ ໃນທີ່ສຸດກະໝົດ ຖືກ ຄົນອື່ນໂລບເອົາເຮົາເຊັ່ນກັນ ຖ້າເຮົາໄປຄ້າຂາຍໃນທາງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊັ່ນວ່າ ຢາບ້າ ຢາອີ ເຮໂຣອີນ ກັນຊາ ຊິເມື່ອໜຶ່ງກໍລ່ຳລວຍຂຶ້ນ ລ່ຳລວຍ ມີການສະໜຸກສະໜານໃນການ ໃຊ້ຈ່າຍຊັບສິນເງິນທອງ ໃນທີ່ ສຸດພັກລັດເພິ່ນສືບຮູ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີບໍ່ງາມ ຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ກໍສາມາດຖືກຍຶດເອົາຊັບສົມບັດນັ້ນມາເປັນຂອງຫຼວງໄດ້ ຂອງພັກຂອງລັດໄດ້ ເປັນຂອງກາງຂອງປະເທດ ໄປພັດທະນາປະເທດຊາດບ້ານ ເມືອງໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີສິນນີ້ ໂອກາດທີ່ຈະລວຍກະຍາກ ໂອກາດທີ່ຈະ ໂອກາດທີ່ລວຍແລ້ວ ຈະໃຫ້ຈີລັງຍັ່ງຍືນກະຍາກ ເພາະບໍ່ມີສິນນັ້ນ ໄປເຮັດໃນທາງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນທີ່ສຸດກໍເສື່ອມລົງ ຖືກຄົນ ອື່ນເອົາໄປ ຖືກຄົນອື່ນຍຶດໄປ ນະ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ມີສິນ ເພາະສະນັ້ນ ໃນເວລາມ້ວນສິນ ຄູບາອາຈານເພິ່ນຊິບອກວ່າ ສີເລນະ ສຸຄະຕິງ ຍັນຕິ ບຸກຄົນໃດຈະໄປສູ່ສຸຄະຕິສະຫວັນກໍດີ ກໍຕ້ອງອາໄສສິນນີ້ ສິນຫ້າຂໍ້ນີ້ ສີເລນະ ໂພຄະສຳປະທາ ບຸກຄົນໃດຈະເຖິງດ້ວຍໂພຄະຊັບອຸດົມສົມບູນ ຮັ່ງມີໃນຊາດນີ້ ແລະ ເປັນຜູ້ຈະເລີນໃນຊາດໜ້າ ຄືເກີດເປັນເທວະດາ ກັບຜູ້ເປັນຜູ້ມີໂພຄະຊັບຫຼາຍ ມີຜາສາດທອງຄຳສູງ ມີ ຄົນໃຊ້ບໍລິ ວານຫຼາຍ ແລະ ກະມີເຄື່ອງອາຫານທິບຫຼາຍ ກະເພາະອາໄສສິນນີ້ນະ ເມື່ອເກີດມາເປັນມະນຸດ ຈະມີໂພຄະຊັບສົມບັດອຸດົມສົມບູນ ກະເພາະອາໄສສິນນີ້ນະ ສີເລນະ ນິບພຸຕິງ ຍັນຕິ ຜູ້ໃດຈະໄປສູ່ມັກຜົນນິບພາ ນ ບັນລຸເປັນພະອາລະຫັນ ຫຼື ບັນລຸເປັນສົງສາວົກຂອງພຸດທະເຈົ້າອົງໃດອົງໜຶ່ງ ສິ້ນກິເລດສິ້ນເຊື້ອທັງຫຼາຍ ກະເພາະອາໄສສິນນີ້ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາທັງຫຼາຍ ອາຕົນຍາດໂຍມຜູ້ປະພຶດປະຕິບັດທຳ ຕ້ອງເນັ້ນໃ ນເລື່ອງສິນ ຄັນສັງຄົມຊຸມື້ນີ້ເຮົາມີສິນນຳກັນ ໂອ້ຍ ເສິກກໍດີ ໂຈນກໍດີ ມານກໍດີ ເຮັດຜິດກົດໝາຍກໍດີ ຕຳຫຼວດກໍດີ ເພິ່ນກະສິໄດ້ສະບາຍຈິດສະບາຍໃຈ ບໍ່ໄດ້ໄປວິ່ງເຕັ້ນຈັບຄົນຮ້າຍບ່ອນຫັ້ນບ່ອນນີ້ນະ ໄປໄລ່ຄົນຮ້ າຍຢູ່ບ່ອນຫັ້ນບ່ອນນີ້ນະ ລະເພາະເຮົາມີສິນ ແລະ ກົດໝາຍບ້ານເມືອງນີ້ກະ ຄັນຖ້າເຮົາມີສິນແທ້ໆນີ້ ກົດໝາຍບ້ານເມືອງນີ້ກໍຖືບໍ່ໄດ້ເອົາໂທດເອົາໄພເຮົາ ເພາະເຮົາຢູ່ໃນກອບຂອງສິນທຳນະ ນີ້ຊຸມື້ນີ້ເຮົາບໍ່ ຢູ່ໃນກອບຂອງສິນທຳ ຈຶ່ງມີກົດໝາຍບ້ານເມືອງມາ ມາຊ່ວຍແຮງໜຶ່ງ ເປັນ ຖືວ່າເປັນຫູເປັນຕາເບິ່ງມະນຸດເຮົາອີກຕື່ມແຮງໜຶ່ງ ນອກຈາກສິນທຳແລ້ວ ເພາະນັ້ນ ຖ້າເຮົາມີສິນແທ້ ໂອ້ ໄປໃສມາໃສກໍສະບາຍ ເ ຫັນຕຳຫຼວດກະຍິ້ມ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານນະ ເຫັນທະຫານກະຍິ້ມ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານນະ ຖ້າຄົນບໍ່ມີສິນບໍ່ມີທຳນີ້ ເຮັດຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງນີ້ ມີຂີ້ລັກກໍດີ ເອີ ຂ້າຄົນກໍດີ ຫຼືວ່າຂ້າຢ່າງອື່ນກໍດີ ຫຼືວ່າປະພຶດຜິດໃນກາມ ຄົນທີ່ໄປ

ໂຈນກໍດີ ມານກໍດີ ສາດຕາອາວຸດກໍດີ ຍ່ອມຈະທຳຮ້າຍເຮົາບໍ່ໄດ້ ເພາະເຮົາມີຄຸນຄວາມດີ ຄືສິນຮັກສາໄວ້ ຜູ້ໃດຮັກສາສິນ ຜູ້ນັ້ນເກີດໃນຊາດໃດພົບໃດກໍດີ ກໍຈະມີວັນນະຜິວພັນອັນດີງາມ ເປັນທີ່ຮັກໃຄ່ ແລະ ປາ ດຖະໜາຂອງຄົນໄດ້ພົບໄດ້ເຫັນ ແລະ ຈະ ຈະມີໂພຄະຊັບອຸດົມສົມບູນພູນສຸກໄປຕະຫຼອດນະ ເຮົາສັງເກດເອົາ ຕົນຍາດໂຍມບາງຄົນ ເກີດໃນຕະກຸນທີ່ລວຍລົ້ນຟ້າ ແຕ່ວ່າໃນຕະກຸນທີ່ຮັ່ງມີລ່ຳລວຍ ມີຍົດຖາບັນ ດາສັກສູງ ແຕ່ວ່າເຮົານີ້ໜ້າຕາບໍ່ດີບໍ່ງາມ ເປັນຄົນພິກົນພິການບໍ ຫຼືວ່າເປັນຄົນໜ້າ ເອີ ບໍ່ງາມຄື ຄືພໍ່ຄືແມ່ນະ ພໍ່ແມ່ເປັນຄົນຫຼໍ່ຄົນງາມ ແຕ່ວ່າລູກເກີດມາແລ້ວເປັນຄົນທີ່ບໍ່ດີບໍ່ງາມ ຫຼືວ່າເປັນຄົນ ອາ ພິກົນພິການໄປ ຊິ ແຕ່ວ່າເກີດຕະກຸນທີ່ຮັ່ງມີ ອັນນີ້ກໍຄືອານິສົງ ອານິສົງໃນຊາດກ່ອນນັ້ນ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ທານຕະຫຼອດ ໄດ້ໃຫ້ທານວັດ ໄດ້ທານປາຕະຫຼອດ ແຕ່ວ່າອານິສົງແຫ່ງການຮັກສາສິນບໍ່ມີ ເຮົາຈຶ່ງເກີດມາໃນຕະກຸນທີ່ລວຍ ແຕ່ວ່າໜ້າຕາວັນນະຜິວພັນອັນດີງາມບໍ່ມີ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັກສາສິນ ນະ ຖ້າເຮົາເກີດ ຖ້າເຮົາຮັກສາສິນໃຫ້ທານພ້ອມນີ້ ເຮົາຈະເກີດໃນຊາດໃດກໍດີ ກໍຈະເກີດໃນຕະກຸນທີ່ມັ່ງຄັ່ງລ້ຳລວຍສູງສັກ ແລະ ມີໜ້ າຕາວັນນະຜິວພັນອັນດີງາມ ເພາະອານິສົງມັນເກື້ອກູນກັນ ແຕ່ສູງຍິ່ງກໍໄປກວ່ານັ້ນ ຄືໜ້າທີ່ຂອງອຸບາສົກອຸບາສິກາ ເຂົາ ພໍ່ອອກແມ່ອອກເຮົາກໍຄືມີທານ ແລະ ມີສິນ ມີພາວະນາ ພາວະນາກະໝາຍເຖິງການຈະ ເລີນສະມາທິພາວະນາ ນັ່ງທຳຈິດໃຫ້ຜ່ອງໃສ ທຳຈິດໃຫ້ງົດງາມ ທຳຈິດໃຫ້ໝົດຈົດຈາກກິເລດ ນັ່ງສະມາທິວັນລະ 5 ນາທີ ຫຼື 10 ນາທີ 20 ນາທີ ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ ຖ້າເຮົາບໍ່ຄາວຽກຄາການ ເຮົາກໍ ໂອ້ ໄຫວ້ພ ະສວດມົນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ແລ້ວກະນັ່ງສະມາທິ 5 ນາທີບໍ 10 ນາທີ 20 ນາທີ ແລ້ວກໍອຸທິດແຜ່ບຸນກຸສົນໄປໃຫ້ແກ່ເຈົ້າກຳນາຍເວນ ເຈົ້າດິນເຈົ້າດອນ ເຈົ້າບ້ານເຈົ້າເຮືອນ ແລະ ສັບພະສັດທັງຫຼາຍ ຕະຫຼອດຜູ້ມີພະຄຸນ ບຸນຄຸນນີ້ ຫຼື ອີກຢ່າງໜຶ່ງເປັນຜູ້ມີສຸຕະ ຄືການຟັງ ຟັງທຳມະເທດສະໜາຕະຫຼອດ ເປັນການເພີ່ມພູນສະຕິປັນຍາຕົວເອງຕະຫຼອດ ແລ້ວນຳມາຄິດພິຈາລະນາ ນຳມາປະພຶດປະຕິບັດ ໃນຫຼັກທຳຄຳສອນນັ້ນ ນີ້ພະພຸດ ທະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຜູ້ໃດມີການຈະເລີນນັ່ງສະມາທິພາວະນາ ຜູ້ໃດມີການຈະເລີນໃນການສຸຕະ ຄືການຟັງທຳມະຄຳສັ່ງສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າຕະຫຼອດ ຜູ້ນັ້ນຈະເປັນຜູ້ມີສະຕິປັນຍາສະຫຼຽວສະຫຼາດກວ່າຄົ ນທັງຫຼາຍທັງປວງ ຈະເປັນຊາດໃດພົບໃດກະດີ ຈະເປັນຜູ້ມີສະຕິປັນຍາອັນສູງສັກ ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ອັນສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າຄົນນາຍຄົນ ທຸກພົບທຸກຊາດຕະຫຼອດໄປ ອານິສົງສິນ ອານິສົງ 3 ຂໍ້ນີ້ ໜ້າທີ່ຂ ອງພໍ່ອອກແມ່ອອກທັງ 3 ຂໍ້ນີ້ ຄືເກື້ອກູນກັນ ທານກໍດີ ທານຈະເປັນການເກື້ອກູນສົ່ງໃຫ້ເຖິງສິນ ສິນ ຜູ້ໃດປະຕິບັດສິນແລ້ວແລ້ວ ສິນນີ້ຈະເປັນການເຈືອຈຸນໃຫ້ແກ່ພາວະນາ ຫຼືວ່າສຸຕະໃນການຟັງທຳມະເທດສະ ໜາ ບາດນີ້ຜູ້ໃດຟັງທຳມະເທດສະໜາ ຈະເປັນອານິສົງ ເຊື່ອ ເຈືອຈຸນໃຫ້ເຮົາໄປສູ່ ພົບໜ້າອັນມີຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນ ນະ ເຮົາຈະສັງເກດ ບາງຄົນເກີດມາໃນຕະກຸນທີ່ຮັ່ງມີລ້ຳລວຍ ມີຍົດຖາບັນດາສັກ ແລ ະ ມີວັນນະຜິວພັນໜ້າຕາອັນດີງາມ ຫາທີ່ຕິບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າສະຕິປັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ດີນະ ສະຕິປັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າຟັ່ນເຟືອນ ເປັນຄົນເສຍຈິດ ເປັນຄົນບ້າໝູ ເປັນ ຄົນທີ່ ອັນນ່າ ປ້ຳໆເປີໆນະ ຄືເຂົາເຈົ້ານີ້ໃນຊ າດໃດ ຊາດໃດໆ ເຂົາເຈົ້າເຄີຍໃຫ້ທານ ແລະ ຮັກສາສິນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາ ບໍ່ເຄີຍຟັງທຳມະເທດສະໜາຈາກຄະນະຄູບາອາຈານ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍໄດ້ປະພຶດປະຕິບັດທຳກຳມະຖານໃສເລີຍ ເ ຂົາເຈົ້າເກີດມາ ເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຄົນເຊັ່ນນີ້ ຈຶ່ງມີວັນນະຜິວພັນອັນດີງາມ ເກີດຕະກຸນທີ່ຮັ່ງມີ ແຕ່ສະຕິປັນຍາບໍ່ດີ ປ້ຳໆເປີໆ ເປັນຄົນເສຍຈິດນະ ເພາະສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີການຈະເລີນເມດຕາພາວະນາໃ ນເລື່ອງນີ້ ສະນັ້ນເຮົາ ຈິ່ງເຈົ້າທັງຫຼາຍ ເອົາຕົນນີ້ຢ່າງນັ້ນ ຕ້ອງມີທັງ 3 ຢ່າງ ໜ້າທີ່ຂອງພໍ່ອອກແມ່ອອກ ກໍຄືມີການໃຫ້ທານ ແລະ ການຮັກສາສິນ ນະ ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາຄົບ ຖ້າເຮົາເຮັດໄດ້ຄົບທັງສາມຢ່ າງນີ້ ອ່າ ຈະຟັງທຳມະເທດສະໜາຄົບທັງສາມຢ່າງນີ້ ເຮົາເກີດມາໃນຊາດໃດພົບໃດກໍດີ ກໍຈະເປັນຜູ້ມີໂພຄະຊັບ ອຸດົມສົມບູນພູນສຸກ ມີວັນນະຜິວພັນອັນດີງາມ ເປັນທີ່ຮັກໃຄ່ ແລະ ປາດຖະໜາຂອງຄົນທັງຫຼາຍ ໄດ້ພົບໄດ້ເຫັນ ມີສະຕິປັນຍາອັນສະຫຼຽວສະຫຼາດ ໄດ້ເປັນເຈົ້າຄົນນາຍຄົນທຸກພົບທຸກຊາດຕະຫຼອດໄປ ເພາະອານິສົງແຫ່ງການ ໃຫ້ທານ ຮັກສາສິນ ແລະ ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາ ຫຼື ຟັງທຳມະເທດສະໜານີ້ ນະ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາເວລາເຮັດບຸນເຮັດທານໃສໆກໍດີ ຈະເຮັດຢູ່ຢ້າວຢູ່ເຮືອນກໍດີ ຢູ່ວັດກໍດີນະ ພະສົງເພິ່ນກະຈະມີໃຫ້ທານໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລ້ວມີການໃຫ້ຮັກສາສິນ ຄືການໃຫ້ສິນ ແລ້ວກະມີການເທດສະໜາ ສອນອອກຕົນຍາດໂຍມໃນທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າອອກຕົນໂຍມບາງຄົນກະ ໂອຍ ຂ້ານ້ອຍຄາວຽກຄາການ ບໍ່ມີໂອກາດ ໄດ້ຮັກສາສິນ ໃສ່ແຕ່ບາດແລ້ວກໍໄປ ບາງຄົນ ໂອຍ ຂ້ານ້ອຍຄາວຽກຄາການ ບໍ່ໄດ້ຮັກສາສິນ ບໍ່ໄດ້ຟັ ງທຳມະເທດສະໜາ ມີແຕ່ໃສ່ບາດແລ້ວຂ້ານ້ອຍກໍໄປ ແຕ່ຖ້າເຮົາມີພາລະໜ້າທີ່ດ່ວນເຊັ່ນນັ້ນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ວ່າພະຍາຍາມ ພະຍາຍາມເອົາໄປຟັງຢູ່ບ້ານເຮົາກໍໄດ້ ໄປຮັກສາສິນຢູ່ເຮືອນເຮົາກໍໄດ້ ໄປຈະ ເລີນເມດຕາພາວະນາຢູ່ເຮືອນເຮົາກໍໄດ້ ເວລາວ່າງເຮົາໄປເຮັດ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ບາງຄົນນີ້ຕິ ມາວັດແລ້ວ ເພິ່ນຮັກສາສິນກໍບໍ່ຕັ້ງໃຈຮັກສານຳໝູ່ ມີແຕ່ລົມກັນ ເວລາໃສ່ບາດກະລົມກັນ ບໍ່ມີການຕັ້ງສະມາທິໃ ນການໃສ່ບາດຢາດນ້ຳເລີຍນະ ເວລາຮັກສາສິນກະບໍ່ມີການຕັ້ງສະມາທິໃນການຮັກສາສິນ ເພິ່ນເວົ້າຂໍ້ທີ 1 ຂໍ້ທີ 2 ກະບໍ່ມີສະມາທິ ມີແຕ່ລົມກັນ ໃນທີ່ສຸດ ເພິ່ນຟັງທຳມະເທດສະໜາ ຄູບາອາຈານເທດສະໜາທຳ ໃຫ້ຟັງ ກໍບໍ່ຍອມຟັງ ລົມກັນແຈນັ້ນແຈນີ້ ມີແຕ່ລົມ ມີແຕ່ໂມ້ໂອ້ອວດກັນ ສຸດທ້າຍແລ້ວກັບໄປບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ ທານກໍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃຫ້ທານ ສິນກໍບໍ່ໄດ້ຮັກສາ ຟັງທຳມະເທດສະໜາກໍບໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ອານິສົງຈະບໍ່ເກີດນະ ຖ້ າເຮົາມີພາລະໜ້າທີ່ ເຮົາກໍໃສ່ບາດແລ້ວກໍອະທິຖານເອົາ ອ່າ ສິນ ເອົາພາວະນາແລ້ວກະໄປ ສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີຢູ່ໃນຫ້ອງລາດຫ້ອງການ ສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີຢູ່ໄຮ່ຢູ່ສວນ ສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີຢູ່ບ້ານຢູ່ ເຮືອນ ອັນນີ້ກໍຍັງມີຜະລາອານິສົງຫຼາຍ ດີກວ່າເຮົາມາວັດແລ້ວມາລົມກັນ ມາເວົ້າກັນ ມາກວນກັນ ບໍ່ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈໃນການໃຫ້ທານ ບໍ່ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈໃນການຮັກສາສິນ ບໍ່ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈໃນການພາວະນາ ຫຼື ຟັງທ ຳມະເທດສະໜາ ອານິສົງບໍ່ເກີດ ແມ້ວ່າເຮົາໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນແລ້ວມີຈິດສະມາທິໃນການ ອ່າ ຈິດສະມາທິໃນການຮັກສາຕົວເອງ ມີການຮັກສາສິນຕົນເອງຢູ່ໃນບ້ານໃນເຮືອນໃນຫ້ອງ ເຮົາກໍຍັງ ມີຜະລາອານິສົງຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາມາລົມກັນຢູ່ໃນວັດໃນວານະ ເວລາໃຫ້ບຸນ ເພາະສະນັ້ນ ເວລາເພິ່ນໃຫ້ທານກໍດີ ເວລາຮັກສາສິນກໍດີ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍດຽວ ບໍ່ຮອດສິບສາມນາທີ ເວລາຟັງເທດກໍດີ ໃຊ້ເວລາ ໜ້ອຍດຽວ ບໍ່ເກີນສາມສິບນາທີ ມັນກະຈົບລະ ເຮົາຄວນອະນຸເຄາະ ເຮົາຄວນຮັບເອົາ ເຮົາຄວນ ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈເອົາບຸນເອົາກຸສົນນັ້ນໃຫ້ໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ໜ້າທີ່ຂອງພໍ່ອອກແມ່ອອກ ຄືມີສາມ ຢ່າງນີ້ ຄືມີທານ ສິນ ພາວະນາ ແຕ່ໜ້າທີ່ຂອງຄູບາອາຈານຈະສູງກວ່າພໍ່ອອກແມ່ອອກໜ້ອຍໜຶ່ງ ຄືມີສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ຄູບາອາຈານນີ້ຈະບໍ່ມີທານ ຕັດທານອອກ ສຳລັບພໍ່ອອກແມ່ອອກນີ້ຈະມີທານ ສິນ ພາວະນາ ແ ຕ່ສຳລັບຄູບາອາຈານນີ້ຈະຕັດທານອອກ ມີສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ຄູບາອາຈານນີ້ ເພິ່ນມາບວດຖືວ່າເພິ່ນໃຫ້ທານແລ້ວ ເສຍສະຫຼະ ເສຍສະຫຼະໃນການໃຫ້ທານ ທີ່ບໍ່ເປັນຜູ້ມີຢ້າວມີເຮືອນ ບໍ່ມີຊັບສິນ ບໍ່ມີລູກບໍ່ມີເມ ຍນີ້ ເພິ່ນສະຫຼະໄດ້ໝົດ ເພິ່ນໃຫ້ທານໄປແລ້ວນະ ເພິ່ນຈຶ່ງທານຈຶ່ງຕັດອອກ ສຳລັບພະຕ້ອງຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍສິນ ພະສົງອົງນັ້ນຕ້ອງເປັນຜູ້ມີສິນ ອອກຕົນຍາດໂຍມຈຶ່ງເຄົາລົບນົບໄຫວ້ ພະສົງອົງນັ້ນຕ້ອງມີສະມາທິ ສິ ນສະມາທິປັນຍາ ຕ້ອງມີສະມາທິ ຄືຄວາມຕັ້ງໝັ້ນ ບໍ່ວອກແວກຄອນແຄນ ເປັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພະລັດຕະນະໄຕ ນຳພາອອກຕົນຍາດໂຍມເຮັດດີ ເຮັດຄຸນງາມຄວາມດີ ມີປັນຍາ ປັນຍາເປັນເຄື່ອງຮອບຮູ້ໃນກອ ງສັງຂານ ວ່າອັນໃດມັນເປັນປະໂຫຍດ ອັນໃດບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລ້ວພາອອກຕົນຍາດໂຍມ ເຮັດ ອັນໃດບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ພາອອກຕົນຍາດໂຍມເລີກລະໃນສິ່ງນັ້ນ ອັນໃດແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ ພາອອກຕົນຍາດ ໂຍມເຮັດ ພາອອກຕົນຍາດໂຍມປະພຶດປະຕິບັດ ຊີ້ແນະແນວທາງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກທານ ຮູ້ຈັກສິນ ຮູ້ຈັກພາວະນາ ບໍ່ແມ່ນຊີ້ແນະໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມເປັນຜູ້ທີ່ຫຼົງງົມງາຍ ເຊື່ອຖືພູດຜີປີສາດ ອັນນີ້ນະ ບໍ່ແມ່ນໜ້ າທີ່ຂອງພະ ພະເອີ້ນວ່າເປັນຜູ້ມີປັນຍາ ເປັນຜູ້ຮອບຮູ້ໃນຄວາມສຳຄັນ ຮອບຮູ້ໃນຫຼັກທຳຄຳສັ່ງຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ແລ້ວນຳໄປເຜີຍແຜ່ແກ່ອອກຕົນຍາດໂຍມ ໃຫ້ຮູ້ນຳ ໃຫ້ເຮັດນຳ ໃຫ້ປະພຶດປະຕິບັດນຳ ອັນນີ້ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງພະສົງ ພະສົງຈຶ່ງສູງກວ່າອອກຕົນຍາດໂຍມ ຄືມີສິນ ສະມາທິ ແລະ ປັນຍານະ ບໍ່ວອກແວກຄອນແຄນ ພະສົງບໍ່ແມ່ນວ່າ ໂອ ເຮົາພາອອກຕົນຍາດໂຍມເຮັດດີແລ້ວ ໄປດີແລ້ວ ມີຄູບາອາຈານ ຫຼື ມີພະ ອື່ນມາວ່າ ໂອ ອັນນີ້ບໍ່ຄັກ ຕ້ອງປຸກເສກອັນນັ້ນອັນນີ້ ຕ້ອງເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຮົາກໍບໍ່ເຮັດ ເຮົາຕ້ອງມີສະມາທິ ຄືມີຄວາມຕັ້ງໝັ້ນເລີຍນະ ເຮົາບໍ່ແມ່ນວ່າເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກທຳຄຳສັ່ງສອນ ບໍ່ແມ່ນວ່ າເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມໃຈຂອງຕົນເອງ ແລະ ຕາມໃຈຂອງອອກຕົນຍາດໂຍມ ບາງເທື່ອໃນອອກຕົນຍາດໂຍມບາງຄົນກໍ ມັກຕາມໃຈ ເລີຍເຮັດໃຫ້ພະນີ້ເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກທຳຄຳສອນ ຄືຕາມໃຈຂອງເຮົາ ນີ້ ຖ້າຕາມໃຈນີ້ເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມໃຈ ແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກທຳຄຳສອນ ຖ້າເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກທຳຄຳສອນແລ້ວ ຈະບໍ່ຖືກໃຈອອກຕົນຍາດໂຍມປານໃດນະ ຄືສົມມຸດວ່າ ອອກຕົນຍາດໂຍມໄປວັດນະ ຄູບາອ າຈານເພິ່ນກໍວ່າ ເຂົ້າມາວັດນີ້ ເວັ້ນເດີການດື່ມສຸລາເມໄລ ເວັ້ນເດີການລົມກັນ ເວັ້ນເດີການຂ້າສັດຕັດຊີວິດ ເວັ້ນເດີການຂີ້ໂມ້ໂອ້ອວດ ເພິ່ນຫ້າມນະ ເພິ່ນໃຫ້ເວັ້ນ ຂໍໃຫ້ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈໃນສິນລະທຳເດີ ອອກ ຕົນຍາດໂຍມບາງຄົນກະລົມກັນ ອາ ລົມກັນແລ້ວກະ ຄູບາອາຈານກະເລີຍຕຳນິ ກະເລີຍເສຍໃຈ ອາ ຕໍ່ໄປໄດ້ຮັບສາຍກັນນະ ອາ ຈະເລີນພອນ

ເພື່ອສົນທະນາທຳມະ ຄັນຖ້າອອກຕົນຍາດໂຍມບໍ່ໂທມາ ກະຈະເວົ້າເລື່ອງການຖືກຕ້ອງແຕ່ບໍ່ຖືກໃຈນະ ຕາມ ອ່າ ຫຼັກພຸດທະສາສະໜາຂອງເຮົາ ຄືໜ້າທີ່ຂອງຄູບາອາຈານຕ້ອງສອນ ສອນທານ ອ່າ ຖ້າສອນໃຫ້ ຮູ້ທານ ສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກສິນ ໃຫ້ສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກພາວະນາ ຄືຖ້າເຮົາເຮັດຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກພຸດທະສາສະໜາຈະບໍ່ຖືກໃຈ ຖ້າອອກຕົນຍາດໂຍມບາງຄົນ ຖ້າຄູບາອາຈານມັນໄປສະກິດ ວ່າກ່າວຕັກເຕືອນ ລະກະມີຄວ າມນ້ອຍໃຈ ໂອຍ ເອີ ຄູບາອາຈານຄືມາເຕືອນເຮົາ ມາຕິເຮົາ ເຮົານີ້ໜາໄປຫຼາຍວັດຫຼາຍວາ ໄປບ່ອນໃດກະມີແຕ່ຄົນຍ້ອງ ເປັນຍາພໍ່ຍາແມ່ ນັ້ນນີ້ ບັດມາວັດນີ້ນະ ຄູບາອາຈານຄືເວົ້າເຮົາ ແຫຼະ ຄູບາອາຈານເ ພິ່ນຕິເຮົາ ຄືເຮັດບຸນຢູ່ຢ້າວຢູ່ເຮືອນກັນ ເຮັດບຸນມາຕະຫຼອດ ຕະຫຼອດເຊັ່ນພໍ່ເຊັ່ນແມ່ ເຮັດບຸນແລ້ວລະກະມີການດື່ມສຸລາເມໄລ ອັນເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມປະມາດ ມາເຈິຄູບາອາຈານບາງອົງເພິ່ນບອກ ເຮັດ ຊີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງເດີ ອອກຕົນຍາດໂຍມເດີ ເຮັດບຸນຕ້ອງເອົາບຸນ ເຮັດບຸນຕ້ອງເອົາກຸສົນ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮັດບຸນເຈືອປົນໄປດ້ວຍສານພິດ ເຮັດບຸນໄປເຈືອປົນໄປດ້ວຍຂອງມຶນເມົາ ເປັນການຂ້າຟັນລັນແທງກັນ ເປັນ ການຜິດຕ້ອງຖຽງກັນ ບໍ່ດີເດີ ຄຽດ ໂອຍ ພະວັດນີ້ບໍ່ຄັກແລ້ວ ເຮົາເຮັດມາແຕ່ລະປີແຕ່ລະເທື່ອ ບໍ່ເຄີຍໃຜຕິເຮົາ ເພິ່ນມານີ້ຄືຕິເຮົາຕະຫຼອດນະ ອັນນີ້ຄືອອກຕົນຍາດໂຍມບາງຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ບາງຄົນເຂົ້າໃຈເລີ ກລະໄດ້ ຊິວ່າ ໂອ ເພິ່ນມາບອກກ່າວເຮົາໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ອ່າ ຮີດຕາມຄອງ ຕາມຫຼັກສິນທຳ ໃຫ້ໄດ້ ເຮົາໄດ້ບຸນໄດ້ກຸສົນນະ ເພິ່ນເລີກເພິ່ນລະນະ ກະຖືວ່າ ເປັນບຸນມະຫາສານ ຜູ້ໃຫ້ທຳມະກໍໄດ້ບຸນນະ ຜູ້ຮັບເອົ າໄປພິຈາລະນາ ລະໄປແກ້ໄປໄຂໄປເລີກໄປລະ ກໍໄດ້ບຸນນຳກັນຢ່າງມະຫາສານເນາະ ອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ຟັງທາງບ້ານ ຜູ້ໃດມີຂໍ້ຄິດຂໍ້ຄຳເຫັນ ຈັກໂທລະສັບເຂົ້າມາເພື່ອສົນທະນາທຳມະ ກໍຂໍຈະເລີນພອ ນເນາະ ໃນລາຍການສະຕິມາປັນຍາເກີດ 303 2008 21 ຈະເລີນພອນໂທມານະ ໃນຂະນະນີ້ບໍ່ມີອອກຕົນຍາດໂຍມໂທມາ ກະຈະວ່າທຳມະໄປເລື້ອຍໆນະ ເອີ ອອກຕົນຍາດໂຍມບາງຄົນກະຖາມມາ ຖາມມາຫຼາຍເທື່ ອແລ້ວ ກະບໍ່ໄດ້ຕອບລາຍລະອຽດ ຄືການໃຫ້ທານກໍດີ ການຮັກສາສິນກໍດີ ການພາວະນາກໍດີນະ ບາງຄົນວ່າ ຄັນຖ້າສົມມຸດຄົນເຮົາທຸກຄົນນີ້ບໍ່ມີໃຫ້ທານນະ ມີແຕ່ໄປຮັກສາສິນໝົດ ມີການພາວະນາໄປໝົດແລ້ວ ພ ະເຈົ້າພະສົງ ຫຼືອອກຕົນຍາດໂຍມນີ້ຈະໄປ ອ່າ ມີອັນໃດມາຮັບປະທານອາຫານ ໃນການປະພຶດປະຕິບັດທຳ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ນະ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ທີ່ອັນນີ້ຄື ຄືຄຳເວົ້າຂອງຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຫຼັກທຳຄຳສອນເ ທົ່າທີ່ຄວນ ຄືໃນການໃຫ້ທານນີ້ ແນ່ນອນຕ້ອງມີຄົນໃຫ້ທານຢູ່ແລ້ວ ເພາະວ່າເບື້ອງຕົ້ນ ຈຸດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຄົນກຳລັງຈະເຂົ້າມາໃໝ່ ຄົນເຂົ້າມາແລ້ວກໍດີ ຜູ້ຮູ້ແລ້ວກໍດີ ເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ທານແບບລະມັດລະວັງ ຕ້ອງ ມີການໃຫ້ທານຢູ່ແລ້ວນະ ການຮັກສາສິນກໍຄືກັນ ຜູ້ຮູ້ຈັກການຮັກສາສິນ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະລະມັດລະວັງຢູ່ແລ້ວ ອ່າ ຜູ້ຮູ້ຈັກການພາວະນາ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະລະມັດລະວັງ ພວກທານສິນພາວະນານີ້ ຈະຂາດອອກຈາກ ຄົນທີ່ປະພຶດປະຕິບັດດີນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ຍາກນະ ຄົນທີ່ມີສິນ ມີພາວະນາ ເປັນຜູ້ຮູ້ໃນຫຼັກທຳຄຳສອນນະ ເຂົາເຈົ້າຈະມີທັງສາມຢ່າງນີ້ຄູ່ກັນຢູ່ສະເໝີ ມີທັງທານ ມີທັງສິນ ມີທັງພາວະນາ ແຕ່ຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ນັ້ນ ເບື້ ອງຕົ້ນນັ້ນສ່ວນຫຼາຍກໍມີແຕ່ທານ ສິນນີ້ກໍຍັງຂາດໄປ ແຕ່ກໍຄ່ອຍພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆນະ ຈາກວັນນີ້ພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ ໃນທີ່ສຸດກໍຕ້ອງກ້າວຂຶ້ນສູ່ຂັ້ນໄດ ຂັ້ນທີສອງ ພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະກ້າວຂຶ້ ນໄປສູ່ຂັ້ນໄດ ອ່າ ຂັ້ນທີສາມ ເພາະສະນັ້ນການໃຫ້ທານ ການຮັກສາສິນ ການຈະເລີນເມດຕາພາວະນານີ້ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງອອກຕົນຍາດໂຍມ ສຳລັບພະເຈົ້າພະສົງກະມີໜ້າທີ່ຂອງການຮັກສາສິນ ສະມາທິ ພາວ ະນາ ຄືມີ ສິນຄືການຮັກສາກາຍຂອງພະອົງສົງນີ້ແຫຼະ ອ່າ ສະມາທິຄືຄວາມຕັ້ງໝັ້ນຂອງພະສົງ ປັນຍາຄືການຮອບຮູ້ໃນກອງສັງຂານນະ ຄວາມຕັ້ງໝັ້ນບໍ່ວອກແວກຄອນແຄນ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນພະລັດຕະນະໄ ຕ ເຊື່ອວ່າພະພຸດທະເຈົ້າມີຈິງ ເຊື່ອວ່າຫຼັກທຳຄຳສັ່ງສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້ານີ້ ປະຕິບັດດີໄດ້ດີ ປະຕິບັດຊົ່ວໄດ້ຊົ່ວ ນີ້ຄືມີສະມາທິ ຄວາມຕັ້ງໝັ້ນສຳລັບພະສົງ ປັນຍາ ມີຄວາມຮອບຮູ້ ແນະນຳພ່ຳສອນອອກຕົນຍ າດໂຍມ ໄປໃນທາງທີ່ຖືກ ໄປໃນທາງທີ່ຄວນ ໄປໃນທາງທີ່ດີ ໄປໃນທາງທີ່ເປັນສາລະແກ່ນສານ ໄປໃນແນວທາງແຫ່ງການພົ້ນທຸກ ວ່າອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍກະຈຳໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ມີທານ ສິນ ພ າວະນາ ໜ້າທີ່ຂອງພະກໍຄືມີສິນ ສະມາທິ ແລະ ປັນຍາ ທັງສອງຢ່າງນີ້ເປັນຂອງຄູ່ກັນນະ ອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ ອ່າ ຟັງທາງບ້ານຢາກໂທມາປຶກສາຫາລືກໍຂໍຈະເລີນພອນເດີ້ ໃນຂະນະນີ້ກໍເຫຼືອເວລາຢູ່ 10 ນາທີນະ ອ່າ ມີອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ເພິ່ນໄປ ອັນ ບໍລິຈາກຊັບສົມບັດ ບໍລິຈາກແຮ່ຊາຍ ແລ້ວກະຈະຕຸປັດໄຈສົມທົບໃນການສ້າງສາລາທີ່ວັດບ້ານນາທົ່ມຂອງອາດຕະມາ ແລ້ວກະມີເພິ່ນ ສະກິດມາວ່າ ຢາກໃຫ້ອອກຊື່ທາງ ທາງລາຍການນີ້ ອອກຊື່ທາງ ທາງລາຍການນະ ໃຫ້ແດ່ວ່າຊັ້ນ ອັນນີ້ອາຈານ ຫຼື ອາດຕະມານີ້ກໍຂໍອະໄພເດີ້ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ເພາະວ່າລາຍການນີ້ເປັນລາຍການທຳມະນະ ອ່າ ຕໍ່ໄປເດີ້ ຈະຮັບສາຍກ່ອນ ອ່າ ຈ ະເລີນພອນ ນະມັດສະການອາຈານ ອັນ ຂ້ານ້ອຍມີລູກ ອັນ ຢູ່ສາມຄົນຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຜູ້ໜຶ່ງນີ້ເຮັດວຽກ ອັນ ແທນຂ້ານ້ອຍນະ ຂ້ານ້ອຍປ່ອຍວາງແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍສອນເພິ່ນ ເພິ່ນບໍ່ຟັງນະ ຄັນຂ້ານ້ອຍປ່ອຍວາງ ຂ້ານ້ອຍ ຈະເປັນບາບບໍ ແບບວ່າປ່ອຍເຂົາເຈົ້າເລີຍນະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງແນະນຳ ຂ້ານ້ອຍແນະນຳເພິ່ນຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ເຄີຍຖາມ ອາຈານ ຄັນກໍແນະນຳກໍມາປະຕິບັດກໍບໍ່ໄດ້ ອື ຖ້າເຮົາປ່ອຍວາງ ແຕ່ຖ້າເຂົາເຈົ້າ ເຮັດໃນທາງທີ່ດີນີ້ກໍດີ ແຕ່ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຮັດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ແລ້ວເຮົາປ່ອຍວາງ ບໍ່ແນະນຳພ່ຳສອນ ບໍ່ສະກິດໄປ ດຽວຈັກໜ້ອຍກະຈະໄປຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ຜິດສິນທຳ ແລ້ວກໍໃນທີ່ສຸດກະໄປເຂົ້າຄຸກເຂົ້າຫ ຍັງນີ້ກະຊິລຳບາກ ເຮົາຕ້ອງແນະນຳເທົ່າທີ່ເຮົາແນະນຳໄດ້ ເວົ້າມື້ນີ້ ເວົ້າມື້ໜ້າ ເໝືອນກັບນ້ຳຢົດໃສ່ຫີນ ເຮົາຕ້ອງອາໄສ ວິລິເຍ ທຸກຂະມັດເຈຕິ ອາໄສຄວາມພຽນພະຍາຍາມຂັດເກົາຈິດໃຈກິເລດນັ້ນ ເມື່ອ ເຮົາມີຄວາມພຽນໃນວັນໃດ ຄວາມສຳເລັດໃນວັນນັ້ນກໍຍ່ອມຈະເກີດ ເຮົາຄົນຈະລ່ວງພົ້ນຄວາມທຸກໄດ້ເພາະອາໄສຄວາມພຽນ ນະ ຫຼັກພຸດທະສາສະໜາຂອງເຮົາວ່າ ເນາະ ທ່ານໂຍມ ກໍມີເທົ່ານີ້ຕິບໍນະ ໂດ ຍ ອາ ດຽວວາງສາຍແລ້ວຟັງທາງບ້ານຕື່ມກັນໄດ້ ອັນນ່າ ເລື່ອງລູກກໍດີ ເລື່ອງຫຼານກໍດີ ເລື່ອງເພື່ອນສະໜິດມິດສະຫາຍກໍດີ ທີ່ວ່າເຮົາແນະນຳພ່ຳສອນແລ້ວບໍ່ໄດ້ ລະເຮົາຈະປ່ອຍຖິ້ມເລີຍນີ້ ກະ ກະດີຢ່າງໜຶ່ງ ແ ຕ່ວ່າບໍ່ດີອີກຢ່າງໜຶ່ງ ພະພຸດທະເຈົ້າຊົງສອນວ່າ ເພິ່ນປຽບເໝືອນກັບດອກບົວສີ່ເຫຼົ່າ ເຫຼົ່າທີໜຶ່ງກຳລັງຈະພົ້ນໜ້ານ້ຳ ພໍຖືກແສງພະອາທິດວັນດຽວໜຶ່ງ ກະສາມາດໂຜ່ຂຶ້ນມາພົ້ນໜ້ານ້ຳໄດ້ ເຫຼົ່າທີສອງນີ້ກະຈົມລົ ງໄປເລິກໜ້ອຍໜຶ່ງ ຕ້ອງອາໄສແດດສ່ອງວັນນີ້ ວັນໜ້າ ວັນໜ້າ ວັນໃນ ອາທິດນີ້ ອາທິດໜ້າ ຈົນຮອດເປັນເດືອນ ຈຶ່ງສາມາດໂຜ່ຂຶ້ນມາໄດ້ ດອກບົວດອກນັ້ນ ອີກອັນໜຶ່ງ ອັນນ່າ ເຫຼົ່າທີສາມນີ້ ມັນກະຈົມໄປເລິກກວ່າອີ ກຕື່ມ ອາໄສການແສງແດດສ່ອງໃສ່ ປີນີ້ ເປັນປີໃດ ບໍ່ແມ່ນເປັນເດືອນເດ ປີນີ້ ປີໜ້າ ປີໃນ ຫຼາຍປີ ຫ້າປີ ສິບປີ ຈຶ່ງສາມາດໂຜ່ຂຶ້ນອອກມາພົ້ນໜ້ານ້ຳໄດ້ ແຕ່ເຫຼົ່າທີສີ່ນີ້ ຢູ່ໃນໂຄນຕົມ ຢູ່ໃນຂີ້ຕົມ ຈະແດດຈະສ່ອງຈະແສ ງຈັ່ງໃດ ກະບໍ່ສາມາດຈະໂຜ່ຂຶ້ນມາໄດ້ ກໍຄືເປັນອາຫານເຕົ່າ ແລະ ອາຫານປາ ເພິ່ນກໍປຽບສະເໝືອນຄົນເຮົາ ບາງຄົນນີ້ເກີດມາແລ້ວເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກຫຼັກທຳຄຳສອນ ເປັນຜູ້ປະພຶດດີປະຕິບັດຊອບໃນຊາດປາງກ່ ອນມາ ພໍເຮົາມາບອກວ່າ ລູກເອີຍ ເພື່ອນເອີຍ ສິ່ງນີ້ບໍ່ດີເດີ້ ເຮົາໄປສະກິດປຸບ ຊິເຂົາເຈົ້າຮູ້ປັບ ປ່ຽນປັບ ນະ ຢ່າວ່າແຕ່ພໍ່ອອກແມ່ອອກເລີຍ ຄູບາອາຈານກັນ ບາງເທື່ອນີ້ ເຫັນອອກຕົນຍາດໂຍມເຂົ້າມາວັດມາ ວາ ມີເຂົ້ານ້ຳໂພຊະນາອາຫານ ຫຼືເຮັດບຸນຢູ່ເຮືອນນີ້ ບາງເທື່ອກະເກີດຄວາມສົງສານ ໂອ້ ສະຫຼະຊັບສົມບັດມາເປັນສິບລ້ານຊາວລ້ານ ມາໃຫ້ກິນໃຫ້ທານແບບນີ້ ສຸດທ້າຍແລ້ວນະ ບໍ່ມີສິນ ບໍ່ມີທານ ບໍ່ມີພາວະນ າອັນບໍລິສຸດ ຄົງຈະບໍ່ໄດ້ບຸນຫຼາຍຕີ້ ພະສົງອົງນີ້ກໍເລີຍ ຕັນ ກະເລີຍເຕືອນ ພໍ່ແມ່ອອກເອີຍ ເຮັດຈັ່ງຊີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງເດີ້ ເຮັດຈັ່ງຊີ້ຜິດສິນເດີ້ ເຮັດເປັນຜິດທານເດີ້ ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ອານິສົງຫຼາຍເດີ້ ຄຽດ ບາງຄົນຄຽດໜັ ກຄຽດໜາ ຈື່ໄວ້ເລີຍ ຈື່ ຊິນັ່ງຟັງສະດຸກ ພະວັດນີ້ບໍ່ເອົາມາ ພະວັດນີ້ບໍ່ໄຫວ້ ພະວັດນີ້ບໍ່ນົບ ນະ ຈື່ໄວ້ເລີຍ ຂະໜາດເພິ່ນໄປເຕືອນໃນທາງທີ່ດີໃດ ຄຽດນະ ແຕ່ວ່າບາງຄົນນະ ເຮົາໄປເວົ້າສະກິດລະ ໂອ້ ເຂົາເຈົ້າເ ຂົ້າໃຈເລີຍ ຄືພວກນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນຫຼັກທຳຂອງສະພາມາແຕ່ຊາດປາງກ່ອນ ອີກອັນໜຶ່ງ ເຄີຍຮ່ວມກິນຮ່ວມທານນຳເຮົາ ເຄີຍເປັນໝູ່ເປັນເພື່ອນນຳເຮົາ ແຕ່ອີກປະເພດທີສອງນີ້ ວັນນີ້ເທດແລ້ວ ເທດອີກ ແນະນຳແລ້ວແນະນຳອີກ ໂອຍ ຈາກອາທິດເປັນເດືອນຈຶ່ງເຂົ້າໃຈ ໂອ້ ແມ່ນຄວາມເພິ່ນແທ້ໃດ ແນະ ເລີກລະ ປ່ຽນແປງ ໃນໄລຍະນັ້ນ ບາງຄົນນີ້ເທດໃຫ້ຟັງແລ້ວ ເດືອນໜຶ່ງກໍບໍ່ຮູ້ ສອງເດືອນກໍບໍ່ຮູ້ ເປັນ ປີ ສອງປີ ສາມປີ ສີ່ປີ ຫ້າປີ ຮອດສິບປີ ຊາວປີ ຈົນໄດ້ລູກໄດ້ຜົວ ຈົນວ່າໄດ້ຄອບໄດ້ຄົວ ຫຼືວ່າຈົນໃກ້ຈະເສຍຊີວິດ ຍັງນຶກໄດ້ ໂອ້ ແມ່ນຄວາມເພິ່ນແທ້ໃດ໋ ຈົນເຖົ້າຈົນແກ່ພຸ້ນ ບາງຄົນສັກໄມ້ຄ້ອນເທົ້າຍັງນຶກໄດ້ ໂອ້ ແມ່ ນຄວາມຄູບາອາຈານເພິ່ນອົງນັ້ນເວົ້າແທ້ໆໃດ໋ ຂ້າກໍມານຶກອອກ ຄູບາອາຈານຜູ້ເພິ່ນບອກນັ້ນພະອົງທ່ານກໍຕາຍໄປແລ້ວ ຕາຍໄປແລ້ວ ຜູ້ເພິ່ນເທດໃຫ້ຟັງນັ້ນກໍຕາຍໄປແລ້ວ ຄ່ອຍມານຶກອອກ ແມ່ນຄວາມເພິ່ ນແທ້ແລ້ວນະ ແລ້ວເປັນນຶກອອກເຊັ່ນນັ້ນນະ ອັນນີ້ເຮົາກໍຕ້ອງອາໄສສອນໄປເລື້ອຍໆ ອອກຕົນຍາດໂຍມກໍສອນໄປເລື້ອຍໆ ແນະນຳຄຳສອນໄປເລື້ອຍ ບໍ່ຖິ້ມບໍ່ເລີກບໍ່ລະບໍ່ປະເດີ ແນະນຳເທົ່າທີ່ເຮົາແນະນຳ ໄດ້ ມື້ເລັກມື້ນ້ອຍນະ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເວລາກໍໃກ້ຊິໝົດຢູ່ພໍດີນະ ອັນອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ທີ່ຈະຖວາຍ ອັນແຮ່ຊາຍກໍດີ ຈະຕຸປັດໄຈກໍດີ ຈະເປັນອອກຕົນຍາດໂຍມບ້ານໃຕ້ບ້ານໃກ້ນະ ເປັນພໍ່ອອກປູ່ຄົງ ຈອມມະນີກໍດີ ຫຼື ວ່າອອກຕົນຍາດໂຍມຄົນອື່ນໆກໍດີ ທີ່ຖວາຍຊາຍໃນການສ້າງສາວັດວາອາຮາມ ອາຕະມາກະຈະມາເວົ້າລາຍຊື່ນີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ນະ ເພາະວ່າເປັນລາຍການທຳມະຂອງວິທະຍຸ ທີ່ອອກຕົນຍາດໂຍມປາດຖະ ໜາຢາກໃຫ້ອອກນຳ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະກະຢ່າງໃດກໍດີ ຖືວ່າເຮົາໄດ້ທານໄປແລ້ວ ເສຍສະລະໄປແລ້ວ ໃນການໃຫ້ທານທີ່ອາຕະມາວ່າມາ ຈະເປັນເຂົ້ານ້ຳໂພຊະນາອາຫານ ທີ່ຢູ່ທີ່ອາໄສ ຢາຮັກສາໂລກ ຫຼື ວັ ດຖຸເຂົ້າຂອງຕ່າງໆນີ້ກໍດີ ທາງຄູບາອາຈານກໍໄດ້ຮັບແລ້ວນະ ໃນການອອກຕົນຍາດໂຍມຮ່ວມອະນຸໂມທະນານຳ ກະຖືວ່າອະນຸໂມທະນາບຸນ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈ ຂໍອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ບຸນໄດ້ກຸສົນນ ຳກັນເໝີດສູ່ຜູ້ສູ່ຄົນ ໃນຟ້າໃໝ່ປີໃໝ່ນີ້ ອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ໄປສົງນ້ຳພະກໍດີ ໄປໃຫ້ທານວັດໃດກໍດີ ຫຼືໄປທານແຮ່ທານຊາຍວັດໃດກໍດີ ຫຼື ຟັງລາຍການທຳມະກໍດີ ຂໍໃຫ້ໄດ້ບຸນໄດ້ກຸສົນສູ່ຜູ້ສູ່ຄົນເນາະ ອາຍຸໝັ້ນຂວັນ ຍືນ ໄປດີມາດີເໝີດສູ່ຜູ້ສູ່ຄົນເດີເນາະ ແລະກໍຂໍຈະເລີນພອນອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ຟັງທາງບ້ານ ຈົ່ງເປັນຜູ້ມີພະລະອານິສົງ ເປັນຜູ້ມີບຸນມີກຸສົນ ໄປມາກໍດີ ໃຫ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງ ແຕ່ຕໍ່ນີ້ໄປກໍຂໍໃຫ້ອອກຕົນຍາດ ໂຍມຜູ້ຟັງນັ້ນ ຈົ່ງເປັນຜູ້ຈະເລີນໃນທານ ຈົ່ງເປັນຜູ້ຈະເລີນໃນສິນ ຈົ່ງເປັນຜູ້ຈະເລີນໃນສະມາທິ ແລະ ພາວະນາ ໃຫ້ໄດ້ມັກຜົນນິບພານໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້ ທຸກທ່ານທຸກຄົນເທີດ